ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາໄພພິບັດທຳມະຊາດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງບໍ່ມີລະບົບເຕືອນໄພທີ່ທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ເກີດການເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊົງລິ ດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2021 ປະຊາຊົນລາວຜະເຊີນກັບໄພພິບັດທຳ ມະຊາດ 300 ກວ່າຄັ້ງ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ເສຍຊີວິດ 140 ຄົນ ສູນຫາຍ 45 ຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນເ ຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນປີ 2018 ຕິດຕາມດ້ວຍໄພນ້ຳຖ້ວມພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໃນປີ 2019 ໄພນ້ຳຖ້ວມແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2020 ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນເຂດພາກເໜືອໃນປີ 2021 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍທາງເສ ດຖະກິດຫຼາຍກວ່າ 5,700 ຕື້ກີບໃນໄລຍະ 6 ປີດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໄພນ້ຳຖ້ວມສະເພາະໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາປີ 2020 ທີ່ເກີດຈາກພາຍຸ 2 ໜ່ວຍຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ 8 ເມືອງຖືກນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັ ກໜ່ວງ ຄື ເມືອງສອງຄອນ ຈຳພອນ ຊົນນະບູລີ ອາດສະພອນ ເມືອງພີນ ເຊໂປນ ເມືອງນອງ ວິລະບູລີ ແລະ ທ່າປາງທອງນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຕື້ກີບ ສຳລັບຟື້ນຟູການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ເພື່ອການສ້ອມແປງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລະບົບເຕືອນໄພໃນລາວກໍບໍ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳດ້ວຍນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການ ເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2021 ທີ່ມີທັງນ້ຳຖ້ວມ ລົມພາຍຸ ຟ້າຜ່າ ດິນເຈື່ອນ ໄຟປ່າ ແລະ ສັດຕູພືດນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 670,000 ກວ່າຄົນ ໃນເຂດ 2,858 ບ້ານ 132 ເມືອງ ໃນ 13 ແຂວງ ຄື ຜົ້ງສາລີ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລີ ອຸດົມໄຊ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ອັດຕະປື ຈຳປາສັກ ແລະ ເຊກອງ ໂດຍຖະໜົນເສຍຫາຍ 1591 ກິໂລແມັດ ຂົວ 12 ແຫ່ງ ໂຮງຮຽນ 215 ແຫ່ງ ໂຮງໝໍ ສຸກສາລາ ຊາວກວ່າແຫ່ງ ໜອງປາ 2,000 ກວ່າແຫ່ງ ນາເຂົ້າເສຍຫາຍເກີນກວ່າ 150,000 ເຮັກຕາ ຂອງຊົນລະປະທານ 76 ແຫ່ງ ແລະ ສັດລ້ຽງອີກຫຼາຍໝື່ນຕົວ ສ່ວນລັດຖະບານລາວກໍມີງົບປະມານສ ຳລັບກູ້ໄພຢ່າງຈຳກັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດເປັນດ້ານຫຼັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມ າ ເຮົາໄດ້ຍາດແຍ່ງຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຈາກສັງຄົມ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທາງການຈັດຕັ້ງກາແດງສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທຳຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືການບັນເ ທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ຜູ້ປະສົບໄພທຳມະຊາດ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງວ່າປີຜ່ານມານີ້ ເຮົາຂົນຂວາຍວັດຖຸ ແລະກໍງົບປະມານເປັນເງິນນີ້ ໄດ້ທັງໝົດນີ້ 15 ຕື້ 579 ລ້ານກວ່າກີບ ເພື່ອມາເຄື່ອນໄຫວວຽກງາ ນມະນຸດສະທຳ ບັນເທົາທຸກແກ່ຜູ້ທີ່ປະສົບໄພ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍປະມານວ່າ ສະເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີ ດການເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້ກີບ ເພາະວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບຄົວ ໃນເຂດ 2,382 ບ້ານ 124 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ຫາກແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວກໍສາມາດຈັດຫາງົບປະມານຊ່ອຍ ເຫຼືອໄດ້ພຽງ 500 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກຄິດໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງປີ 2016 ເຖິງປີ 2021 ນັ້ນ ກໍຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 11,000 ຕື້ກີບ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ກໍຢືນຢັນ ວ່າ ການທີ່ລາວຜະເຊີນກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ ກໍຍັງເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຍາກຈົນ ປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍອີກດ້ວຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນ ທີ່ມີສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ຫຼື ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນຂອງລາວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບ 18.3 ເປີ ເຊັນ ໃນປີ 2019 ເປັນ 21 .4 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA